वयं वदामः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकम् बलं भीष्मापि रक्षितम् पर्याप्तम् त्विदमे पर्याप्तम् तिदमेतेषाम् पर्याप्तं भीमापि रक्षितम् बलम् भीमाभिरक्षितम् भीमाभिक्षिलम् मिलितवदम् अपर्याप्तम् तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् तितमे तेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम् पठितुं शक्नुमः खलु इदानीं वयं पदच्छेदं कुर्मः अपर्याप्तम् एकमेव पदम् अपर्याप्तं तदस्माकं कथमागच्छति तत् अस्माकं तत् अस्माकं बलं बलमेव भीष्माभिरक्षितम् एकमेव भीष्माभिरक्षितं भीष्माभिरक्षितं
पर्याप्तं पर्याप्तमेव पर्याप्तं त्युतमेतेषाम् इति अस्ति तु इदम् एतेषां पश्यतु त्रीणि पदानि सन्ति तु इदम् एतेषां भीष्माभिरक्षितम् एवमेव अल भीमाभिरक्षितं समानमेव भीमापि रक्षितम् इदानीं पश्यतु अपर्याप्तं नपुंसकलिङ्गपदमस्ति अपर्याप्तम् अम् इति आगच्छति सामान्यतया नपुंसकं यदा जलं मस्तकं पुस्तकम् एतादृशं दूरदर्शनं सर्वमपि अपर्याप्तम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गप्रथम एकवचनं तत् दकारान्त सर्वनामशब्द नपुंसकलिङ्ग प्रथम एकवचनम् अस्माकम् अस्माकं का विभक्ति भवति षष्टि षष्टि बहुवचनं षष्टि बहुवचनं अस्माकम् अहम् आवां वयं तादृश अस्मत्शब्दस्य षष्टि बहुवचनम् अस्माकं बलं बलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गप्रथमा एकवचनम् भीष्माभिरक्षितं प्रथम एकवचनं नपुंसकलिङ्ग प्रथम एकवचनम् अकारान्त पर्याप्तम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथम एकवचनं तु अव्ययम् इदं मकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग प्रथम एकवचनम् एतेषां षष्टि बहुवचनम् एतेषाम् भीमाभिरक्षितम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथम एकवचनम् इदानीं सामान्य अर्थं पश्यामः अस्माकम् इति वदति कः वदति दुर्योधनः किल दुर्योधनः वदति अस्माकम् इत्युक्ते कः अर्थः कौरवाणां कौरवाणाम् अस्माकम् अस्माकं भीष्माभिरक्षितं रक्षितं जानीमः रक्षणं करोति रक्षितं भीष्म अभिरक्षितं भीष्मैः रक्षितं भीष्मः एव तत्र रक्षणं करोति वस्तुतया तत्र किम् अस्ति एकः सैन्याधिपः एकः भवति सैन्याधिपं विहाय अन्य एकः रक्षकः भवति सैन्यस्य सम्पूर्ण एकः रक्षकः भवति तद् किमर्थं तत् सूचयति एवं इदानीं पश्यतु तत्र कः अस्ति तत्रापि एकरक्षकः पाण्डवपक्षेपि एकरक्षकः भवति कौरवपक्षेपि भवति तद् अग्रे सः वदति अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अस्माकं भीष्माभिरक्षितं तद् बलम् अपर्याप्तं भीष्मेण अभिरक्षितं भीष्मैः अथवा भीष्मपितामहेन रक्षितम् अस्माकं बलम् अस्माकं शक्तिः अपर्याप्तम् इति वदति पर्याप्तं नास्ति विचित्रं वदति सः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं किन्तु अन्यत् किं वदति पर्याप्तं ത്യുതമേതേഷാം പര്യാപ്തം തു പര്യാപ്തമസ്തി കിം പര്യാപ്തമസ്തി ഏതേഷാം ഏതേഷാം ഇത്യുക്തെ പാണ്ഡവാനാം ഏതേഷാം പാണ്ഡവാനാം ബലം पर्याप्तम् इत्युक्ते कः अर्थः भिन्नभिन्नरीत्या जनाः एतस्य व्याख्यानं कृतवन्तः सन्ति शङ्कराचार्यस्य व्याख्यानं नास्ति एव कारणं सः द्वितीयाध्यायतः एव व्याख्यानस्य आरम्भं कृतवान् तस्मात् शङ्कराचार्यः किम् उक्तवान् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः किन्तु बहवः भिन्नभिन्नरीत्या कुर्वन्ति केचन वदन्ति अपर्याप्तम् इत्यस्य अर्थद्वयम् एकं पर्याप्तम् एकम् अनन्तमस्ति इत्यर्थः अनन्तमस्ति इत्यर्थः वस्तुतया अहं न जानामि तादृश एकः अर्थः अस्ति वा इति किन्तु अत्र तस्य आवश्यकता नास्ति वस्तुतया यदा इदानीं वयं गतश्लोके पूर्वश्लोके सर्वत्र वयं दुर्योधनस्य एकस्थि एकां स्थितिं वयं दृष्टवन्तः सत्यं दुर्योधनः कां स्थितिम् अनुभवति इदानीं कथमस्ति सः संशयः अस्ति एकं द्वितीयं भयः भयमस्ति अनन्तरम् एतादृशभ्रमः अस्ति तस्य किल भ्रमः अस्ति भयमस्ति एतादृशकारणैः सः एवमपि वक्तुं शक्नोति अन्यदपि तत्र अस्ति अपर्याप्तं तत् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मापि रक्षिता तत् शब्देन स्वाभाविकतया किं सूचयति डाट् इति वदति चेत् कः अर्थः अन्येषां किल दूरे यदस्ति दुर्योधनः कुत्र अस्ति इति उक्तवन्तः पाण्डवपक्षे अस्ति वा कौरवपक्षे तस्य संशयः एव नास्ति सः द्रोणाचार्यस्य समीपं गत्वा एव एवं सम्भाषणस्य आरम्भं कृतवान् भवान् भीष्मश्च कर्णश्च इति आरम्भं कृतवान् किन्तु सः वदति इदानीं तत् इत्युक्ते अस्माकं तत् सैन्यम् अस्माकं दूरे विद्यमानं सैन्यम् अपर्याप्तम् അപര്യാപ്തം തത് അസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭി രക്ഷിതം ഭീഷ്മാഭിः ഭീഷ്മേന അഥവാ ഭീഷ്മപിതാമഹേന അഭിരക്ഷിതം രക്ഷിതം യത് സൈന്യം അസ്മാകം അസ്തി തത് സൈന്യം അപര്യാപ്തം അസ്തി അനന്തരം കിം വദതി ഏതേഷാം इति കസ്യ വിഷയം वदति പാണ്ഡവാന വിഷയം വന്നതി किल കിമസ്തി പശ്യത്തു പര്യാപ്തം തിതമേതേഷാം പര്യാപ്തം തിതമേതേഷാം പര്യാപ്തം തു ഏതേഷാം സൈന്യം കേന രക്ഷിതം ഭീമേന രക്ഷിതം ഭീമേന രക്ഷിതം ഏതത് സൈന്യം പര്യാപ്തം ഭീഷ്മൈः രക്ഷിतं തत् सैन्यं न अपर्याप्तं तत् पर्याप्तं नास्ति इति वदति तत्र कारणद्वयेन अपि सः तस्य भ्रमः अस्ति इति सूचयति एकं तत् शब्दम् एतत् शब्दम् सर्वदा अपि वयम् अस्माकं समीपे अस्ति तदेव एतत् इति वदामः दूरे अस्ति चेत् तत् तत् इत्येव वदामः तदपि पश्यामः वयं यात्रा अवगन्तुं शक्नुमः तस्य भ्रमः अस्ति इदानीम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् इदानीं दुर्योधनस्य स्थितिः एतादृशी अस्ति वयं सामान्यतया तस्य अर्थम् अवगच्छामः किमपि कष्टं नास्ति खलु बहु सरलम् अपर्याप्तमस्ति अस्माकं सैन्यं पर्याप्तमस्ति तस्य सैन्यं किमर्थं सः एतादृशं वदति अस्माकम् अन्तरङ्गे यदा युद्धं भवति अस्माकम् अन्तरङ्गे यदा युद्धं भवति तदा एव गीतायाः प्रयोजनमस्ति अस्माकं जीवने किल यदा कदापि अस्माकम् अन्तरङ्गे युद्धं भवति चेत् अथवा युद्धं प्रथमं कुत्र भवति अन्तरङ्गे एव भवति किल कुरुक्षेत्रे इदानीं युद्धं चलति गीता उपदेशसमये युद्धं भवति किन्तु एतस्य युद्धस्य आरम्भः कदा अभवत् एकैककथापात्रं स्वीकृत्य पश्यतु कदा आरभ्य कर्णस्य मनसि युद्धं करणीयमिति अस्ति किल कदारभ्य कर्ण कर्णः वदन्नस्ति अर्जुनम् अहं मारयामि तदर्थमेव सः एकमेकवस्त्रं सम्पादयति एकैकसाधनाम् एकैककलां सः पठति किमर्थं स्य लक्ष्यमेकमेव एकमेव अस्ति अर्जुनस्य मारणं करणीयम् कदार्य कुन्द्याः मनसि युद्धमस्ति किल यदा कर्णं त्यक्तवती तदा आरभ्य तस्याः मनसि युद्धं चलति कुत्र कुत्र युद्धस्य आरम्भः भवति इति चिन्तयतु स्वकारणैः एव युद्धं भवति स्वस्य कारणेन एव भवति महाभारते विद्यमानसर्वविधकथापात्रम् अपि स्वीकरोतु एकैकस्य मनसि अपि वर्षेभ्यः पूर्वं वर्षेभ्यः पूर्वम् इत्युक्ते बहुवर्षपूर्वं तेषां सर्वेषां मनसि युद्धस्य आरम्भः अभवत् तत्र इदानीं किं चलति एकचित्रणं चलति तस्य किल वयं सर्वे द्रष्टुं शक्नुमः तादृश एकचित्रं चलति युद्धस्य वस्तुतया युद्धं समाप्तम् युद्धं प्रथमतया अन्तरङ्गे भवति तत्रैव तस्य शमनमपि भवति अथवा अन्तरङ्गे एतादृशविचारः यदा आगच्छति तदानीम् अस्माभिः किं करणीयमासीत् पश्यतु एकः अपि कृष्णस्य समीपं न गतवन्तः तावत्पर्यन्तम् एते सर्वे महामहाकृष्णभक्ताः सन्ति किल कुन्ती गत्वा पृष्टवती वा कृष्णं किं करणीयम् इति न गान्धारी पृष्टवती वा गान्धारी स्वयमेव अन्धकारं स्वीकृतवती तया प्रष्टुं शक्यते स्म युद्धानन्तरं कृष्णस्य शापं कृतवती भवानेव कारणम् इति उक्त्वा किल महाभारतकथां वयं जानीमः भवानेव एतस्य सर्वस्य कारणम् इत्युक्त्वा शापवचनानि दत्तवती कस्य शापवचनानि भगवतः ईश्वरस्य वयमपि कुर्मः किल कदाचित् वयमपि कुर्मः भगवतः शापम् अस्माकं यः भगवान् अस्ति अस्माकं समीपे यः भगवान् अस्ति कस्य शापं करोति वस्तुतः भवान् अथवा भवति भगवतः अथवा ईश्वरस्य शापं यदा करोति कस्य शापं करोति स्वस्य एव शापं करोति किल किञ्चित् चिन्तयतु भवतः अन्तरङ्गे तस्मिन् समये भगवान् उक्तवान् यदा कुन्त्याः कर्णः पुत्रः इति जातः यदा सा समुद्रे अथवा नद्यां यदा सा स्थापितवती तत्पूर्वं तस्याः कथां पठतु महाभारते कीदृशमानसिकसङ्घर्षम् अनुभवति सा किल महाभारते वयं स्पष्टं द्रष्टुं शक्नुमः कथं सा अनुभवति कथं कष्टं कष्टम् अनुभवति किं करणीयं कारणं किम् एकवारं धर्मात् बहिः सञ्चारं कृतवती एतत् सर्वम् अस्माकं सर्वेषां गृहे अस्माभिः पाठनीयं तदर्थमेव वयं गीतां पठामः एकवारं भवति सम्पूर्णजीवनं तदनुभवति किल तस्मात् तादृशवातावरणं न कल्पनीयं तदेव अस्माभिः कर्तुं शक्यते स्वस्य जीवने अपि अन्येषां जीवने अपि वातावरणमेव बहूनि कार्याणि करोति वयं किमपि वदामः ए वातावरणमस्ति चेदपि मम किमपि न भवति अहं तु अहं ब्रह्म अस्मि एव इति वदामः किन्तु तत्सर्वं तस्मिन् वातावरणात् भवान् बहिर्गन्तुमेव न शक्नोति इदानीं ततोपि भवान् वदति वातावरणे अपि मम किमपि न भवति तद् वृथा तादृशवाक्यं वदति तस्मात् किं करणीयं तादृशवातावरणात् अस्माभिः बहिर्गन्तव्यम् तदर्थमेव गीतायां वद तादृशस्थाने अस्माभिः न भवितव्यं तादृशस्थाने वयं भवामः चेत् अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि मन्दं मन्दं तदागच्छति किल उपनिषदि एका कथा अस्ति एतद् शुकस्य पालनस्य एका कथा किल उपनिषदि शङ्कराचार्यस्य जीवने अपि अस्ति उपनिषत् मध्ये किमर्थं गच्छामः शङ्कराचार्यः मण्डनमिश्रस्य गृहं कुत्र अस्ति इति पृच्छति मण्डनमिश्रः शङ्कराचार्यद्वयोः परस्परम् एतत् जानाति किल मण्डनमिश्रः अपि महान् पण्डितः एषः वेदान्त आचार्यः शङ्कराचार्यः तदा मण्डनमिश्रस्य उपरि जयं प्राप्नोति चेत् समग्रम् एतस्य शास्त्रस्य अङ्गीकारः भवति तादृशपण्डितः अस्ति मीमांसाशास्त्रे सर्वशास्त्रेषु सः तदा मण्डनमिश्रस्य गृहं कुत्र इति न जानाति तदा जनान् पृच्छति मण्डनमिश्रस्य ग्रामपर्यन्तं सः गच्छति ग्रामपर्यन्तं गत्वा पृच्छति मण्डनमिश्रस्य गृहं कुत्र अस्ति तदा एकः सामान्यः मार्गे वदति यस्मिन् गृहे शुकाङ्कनाः अपि शुकः अपि पर किं श्रुतप्रमाणं परतप्रमाणम् इति वदति परस्परं शुकः यस् गृहे यः शुकः अस्ति सः शुकः सम्भाषणं करोति किल शुकः इत्युक्ते शुकः अपि सम्भाषणं करोति सः शुकः सूत्राणि वदन्ति परस्परं तत् गृहं भवान् पश्यतु तत्र गच्छतु तदेव मण्डलमिश्रस्य गृहम् इत्युक्ते गृहे कीदृशसंस्कारः इति पश्यतु गृहस्य पालनं कथं करणीयम् इति कथं ते बोधयन्ति इति पश्यतु वयं वदामः केवलम् एकचित्रं गृहे स्थापयतु किल वयं वदामः किमपि न भवति तस्य कोऽपि प्रभावः नास्ति किन्तु इदानीं पश्यतु किमपि वस्त्रं विना अथवा अर्धवस्त्रं धृत्वा तादृशानि चित्राणि वयं सर्वे गृहेषु स्थापयितुम् आरम्भं कृतवन्तः इदानीं किम् अस्माकं सर्वपुत्र्याः पुत्राः तदेव कुर्वन्ति किल वस्त्रधारणम् आवश्यकं वा न वा इत्यपि ते चिन्तनं चिन्तनं कुर्वन्ति कुत्र गच्छति सामान्य लघु लघु आचारः तदेव अस्माकं स्वभावः भवति किल संस्कारः इत्युक्ते किं संस्कृति इति वयं वदामः कल्चर् इति वदामः वस्तुतः किं कल्चर् अस्माकं स्वभावः स्वभावः कथं हेबिट् इति इङ्ग्लिश् मध्ये वयं वदामः एकः हेबिट् कथम् आगच्छति

दीपज्वालनं न करोति प्रातर्स्नानं न करोति किमपि श्लोकपठनं न करोति पञ्चमहायज्ञं न अनुष्ठानं न करोति अनन्तरं किं वदति सः अहं हिन्दु इति वदति अहं हिन्दुधर्मविषये सर्वमपि जानामि इव सम्भाषणं करोमि खलु अत्यन्तसामान्यकार्याणि जीवने अनुवर्तनं करणीयं तदर्थमेव अत्र सूचयति खलु दुर्योधनस्य अन्तरङ्गे केन कारणेन भ्रमः जायते अस्माकं सर्वेषां भवतां परम्परया यत् आचारमस्ति परम्परया इत्युक्ते कुटुम्ब मम माता कुर्वती आसीत् पिता कुर्वन् आसीत् तत् यदा भवान् त्यजति उत्तमाचारः मम पिता अपि पिबति अहमपि पिबामि न तत्र तादृशव्याख्यानं न करणीयं केचन महापुरुषाः तदपि वदन्ति अग्रे तस्मात् उक्तवान् किन्तु उत्तमविध आचाराः सन्ति किल एक तत्र पश्यतु तद् यदा भवान् त्यजति भवतः अन्तरङ्गे एकभीतिः आगच्छति प्रथमम् सर्वेषां किन्तु मम पुत्रस्य तावत् न भवति कारणं किं तस्य विच्छेदः जातः मध्ये किल एकशृङ्खला अस्ति चेत् जीवनमेक सर्किल् अस्ति चेत् तत्र एकविच्छेदः भवति अन्यस्य कर्तुम् अधिकभीतिः न भवति तदनन्तरं कनेक्षन् नास्ति तस्य तस्मात् सः अन्यत्र कथञ्चित् गन्तुं शक्नोति किन्तु ये तद् अन्तिमशृङ्खलायाम् अन्तिमवलयः भवति वलयः इत्युक्ते तद् किं वदामि तस्य चैन् तस्य भवति किल लिङ्क् अस्ति किल अन्तिमभागः वयं सर्वे वस्तुतया तादृशस्थाने स्मः इदानीं तस्मात् अहम् अधिकं तस्मिन् विषये वदामि अमेरिकायां विद्यमानभारतीयाः वयं सर्वे वयं भारतमपि जानीमः अमेरिकामपि जानीमः खलु किन्तु अस्माकं पुत्राः भारतं न जानन्ति ते अमेरिकामेव अवगच्छन्ति कियत् दूरं गच्छन्ति इति पश्यतु कियत् दूरं भारते यत्र कुत्रापि भवान् जन्म प्राप्नोतु कुटीरे भवतु भवान् बहु धनिकः भवतु एक उत्तमगृहे भवतु असमीचीनगृहे भवतु सर्वेपि जानन्ति कानिचन कार्याणि किल अद्वैतं इति वदतु सर्वेपि अवगच्छन्ति कोऽपि न पाठितवन्तः नमशिवाय नारायण अहं ब्रह्मास्मि एतादृश कानिचन कार्याणि तान् वदतु ईश्वरः किल परम परमात्मा एतत् सर्वमपि वदतु ते अवगच्छन्ति कारणं किं तस्य नाम एव संस्कृतिः तत् कथमागच्छति आगच्छति संस्कृतेः नाशः धर्मः संस्कृति एकदृष्ट्या धर्मः धर्मनाशः यदा यदा भवति तदा तदा भगवान् सूचयति भवान् यदा धर्मनाशं करोति तस्मिन् सन्दर्भे भगवान् सम्यक् सूचयति भवान् अग्रे भवतः एव किं मरणानन्तरं यत्र स्थापनीयं तद् निर्माणं कुर्वन् अस्ति भवानेव स्वयमेव किन्तु वयं तस्मिन् समये किं कुर्मः तदानीमेव अस्माकं राग द्वेष एकैककारणे कारणेन अथवा भिन्नभिन्नकारणैः वयं तस्य उपरि एक आच्छादकं स्थापयामः अहं न जानामि इति एक आच्छादकं स्थापयामः वस्तुतया ईशवास्य उपनिषदि वदति ईश्वरः इति आच्छादनं स्थापयतु विषयाणाम् उपरि किल ईशावास्य उपनिषदि प्रथमपङ्क्तिमध्ये वदति ईशावास्यम् इदं सर्वं तत् किम् एकविचारं करोतु सदा सर्वदा भवान् एकविचारं करोतु एतत् सर्वम् ईशावास्यमस्ति एतत् सर्वम् ईशावास्यमस्ति इति यस्मिन् क्षणे भवान् अवगच्छति तदनन्तरं भवतः किमपि कष्टं न भवति सरलं न यत् यत् किं किम् ईश्वरीयमस्ति इति अवगन्तव्यम् भयं न भवेत् दुर्योधनस्य कीदृशभयम् अभवत् तादृशभयं न भवेत् अस्माकम् अन्तरङ्गे अद्य अस्माकं सर्वेषां मनसि भिन्नभिन्नभयमस्ति ओ मम पुत्रः किं करोति मम पुत्री किं करोति भवान् यत्किमपि चिन्तयतु सः यदिच्छति तत् सः करोति सत्यं भवतः पिता यदिष्टवान् तदेव भवान् कुर्वन्नस्ति अस्ति वा अद्य किल पिता यत् चिन्तितवान् तस्य विपरीतमेव वयं कुर्मः सामान्यतः सामान्यतया एवं विपरीतदृष्ट्या न वदामि स्वाभाविकतया तदेव आगच्छति किन्तु मनुष्यः चिन्तयति अहमेव एतत् सर्वं वयं कस् एकैकस्य जीवनं स्वीकृत्य पश्यतु नवनवतिप्रतिशतं सन्दर्भेषु अपि एक एक्सेप्शन् भवेत् न इति अहं न वदामि किन्तु नवनवतिप्रतिशतं सन्दर्भेषु वयं किम् इष्टवन्तः तद् वयं न भवामः मम मातापिता किं चिन्तितवन्तः तदेव अहं न भवामि खलु मम जीवनस्य अहं यदा कदापि एतादृशं चिन्तनं करोमि अहं कदापि न चिन्तितवान् एतादृशजीवनं करोमि सन्तुष्टः अस्मिन् जीवने किन्तु तदापि अहं न चिन्तितवान् एतादृशं करोमि किन्तु कथमागच्छति तद् भगवता यद् दत्तं तद् आनन्देन स्वीकरोतु आनन्देन स्वीकर्तुमपि प्रयत्नः करणीयः इदानीं भवतां सर्वेषां कृते भगवान् उत्तमं जीवनं दत्तवान् अस्ति खलु शतं कोटिजनाः सन्ति भारते तेषाम् अपेक्षया भवतां जीवनं कथमस्ति अतः भवद्भिः सह पठितवन्तः भवद्भिः सह जीवनं कृतवन्तः समीपवासिनः तेषां जीवनं भवान् चिन्तयतु भवतः पर्सनल् जीवनं चिन्तयतु भौतिकदृष्ट्या सर्वमपि भगवान् दत्तवान् अस्ति अहं वा न वा दत्तवान् अस्ति भाग्यं तद् मम खलु किन्तु वयं प्रतिदिनं कतिवारं भगवतः समीपं वदामः भवान् तद् न दत्तवान् एतद् न दत्तवान् किमपि कष्टम् आगच्छति किल कत् कुत्रापि एक लघु वेदना आगच्छति ऊह् भगवान् किं कृतवान् एतावत् सुन्दरं शरीरं सः दत्तवान् किल पूर्णशरीरे कति मिशिन् सन्ति अन्तरङ्गे अथवा बहिः सर्वं केवलम् उपविश्य चिन्तयतु अन्तरङ्गं प्रति चिन्तयतु तत् बहु सरलं न ततोपि उत्तमं बहिः चिन्तयतु किल बहिः किमपि ईशावास्यमिति ज्ञातुम् अत्युत्तमसरलमार्गः सः एकं पुष्पं पश्यतु जीवने कदापि तादृशसमयं ददाति वा वयं चिन्तयामः वयं किं किं कुर्मः प्रातःकाले उत्थाय गत्वा कति दशजनानाम् अन्तरङ्गे कष्टं कारयति आहत्य भवतां करणस्य फलं किम् भवन्तः चिन्तयन्तु भवन्तः धनं प्राप्नुवन्ति किन्तु भवतां प्रतिदिनप्रवृत्तिकारणतः अन्ये दशजनाः कष्टमनुभवन्ति कारणं किं मुखतः तादृशपदानि आगच्छन्ति किल यत्र मया कार्यं करणीयं यत्र भगवता स्थापितमस्ति तत्र एकसन्तोषस्य वातावरणं क्रियेट् करणीयं वा न वा तदेव ईश्वरीयम् अन्य किम् आध्यात्मिकं भवान् यत्र अस्ति तत्र भवान् एक आनन्दमयवातावरणं निर्माणं करोतु आनन्दमयवातावरणस्य निर्माणं करोतु कर्तुं शक्यते मनुष्यः चिन्तयति चेत् तदर्थं किम् आवश्यकं किम् आवश्यकं स्वस्य अन्तरङ्गे आनन्दः आनन्दम् आवश्यकम् आनन्दम् इत्युक्ते सुखं न तद् न चिन्तयतु सुखं भिन्नं दुःखं भिन्नं आनन्दं भिन्नम् आनन्दमिति वयं यदा कदापि अनुभवामः किल वयं यदा कदापि किमपि कारणं विना कदाचित् वयं बहु सर्वेषां जीवने तादृश अनुभवः भवति कदाचित् निद्रातः आगमन समये वयं वदामः बहु सुखं किल बहु आनन्दः भवति कदाचित् कदाचित् वृथा गृहे उपविशति कोऽपि नास्ति आनन्देन उपविशामः केचन जनानां बहवः जनाः भवन्ति तेषां मध्ये भवति तदा आनन्दम् अनुभवन्ति वक्तुं न शक्नुमः एकैकव्यक्ति भिन्नभिन्नरीत्या भवति तादृश आनन्दस्य अवगमनाय अस्माभिः किं करणीयम् ईशावास्यम् इदं सर्वम् इति चिन्तनीयं तद् एषः दुर्योधनः न चिन्तयति तस्मादेव तत् अपर्याप्तम् अस्माकम् अपर्याप्तम् एतत् पर्याप्तम् अस्माकमपि सा एव चिन्ता किल अस्माकं सर्वेषां का चिन्ता भवतां यदस्ति तद् अपर्याप्तमित्येव अस्ति खलु सर्वे बहु सम्यक् न वदन्ति चिन्तयन्ति सर्वेषाम् एवमेव एकं प्राक्टिकल् कार्यं कृत्वा पश्यतु तदा अवगन्तुं शक्यते इदानीं पर्याप्तम् इति अस्ति चेत् श्वः सर्वे सहस्र डालर् दानं करोतु वक्तुं शक्यते मम सर्वं पर्याप्तम् इति सर्वं वक्तुं सरलं किन्तु किमपि कार्ये भवान् प्रवृत्तः भवतु तदानीं भवतां भवन्तं भवान् अवगच्छति तस्मात् भगवान् वदति यत् बहिः ईश्वरसृष्टं यद्यदस्ति वयं मनुष्यैः यद्यद् कृतं वयं बहु बहु अद्भुतम् अद्भुतम् इति वदामः किल वयं किं किं वदामः इदानीं पश्यतु एकम् उदाहरणं श्रुतवान् कुत्रापि इदानीं हैड्र जलं स्वीकृत्य हैड्रोजन् अस्ति आक्सिजन् अस्ति इति द्वयं कृत्वा किञ्चित् धूमं करोति किमपि करोति किल तत् पृथक् पृथक् करोति चेत् तत् वयं वदामः किं वदामः अद्भुतं किल कथम् एतत् साध्यम् एतत् पश्यतु सः तत्र तस्मिन् उदाहरणे वदति समुद्रस्य अन्ते मत्स्याः जीवन्ति उपरि अपि न आगच्छन्ति तादृशमत्स्याः सन्ति ते कथं श्वासं कुर्वन्ति ते कथम् आक्सिजन् स्वीकुर्वन्ति ततः जलं तः ते आक्सिजन् स्वीकर्तुं तत् मिशिन् तस्य अन्ते अस्ति भगवान् एतत् पूर्वमेव निर्माणं कृत्वा स्थापितवान् एतत् एकम् उदाहरणम् उक्तवान् किमर्थं समुद्रं गन्तव्यं किमपि नास्ति भवतः गृहस्य पुरतः विद्यमान एकं पुष्पं पश्यतु कदापि जीवने तादृशसमयं ददातु एकपुष्पं पश्यतु तस्य वर्णः तस्य मृदुत्वं तस्य एक रोसापुष्पम् इति चिन्तयतु कथं स्थापितवान् अस्ति किल कथमपि स्थापयतु सुन्दरं भवति तत् किल ओरिजिनल् यदस्ति तत् कथं सुगन्धं स्थापितवान् भवान् एकपुष्पस्य निर्माणं कर्तुं शक्नोति वा तादृशं भवतः सम्पूर्णशास्त्रस्य उपयोगं करोतु किमपि तत्र न भवति किल वयम् एतद् साफ्ट् कर्तुं शक्नुमः अथवा वर्णयुक्तं कर्तुं शक्नुमः गन्धमपि स्थापय इच्छति तद्गन्धं स्थापयितुं शक्नुमः एतत् सर्वमपि सत्यं किन्तु यदा भगवता निर्मितम् ईश्वरीयम् एकं यदस्ति ईश्वरीयम् इत्युक्ते यद् नेचर्तः आगतं स्वयमेव तत्र यदस्ति तद् भवता कर्तुं न शक्यते तस्यापि नाशं कर्तुं शक्यते इदानीं तद् कुर्वन्ति जनाः किल सीड्लेस् निर्माणं कुर्वन्ति अनन्तरम् अन्यत् किमपि किमपि किन्तु तत्र पश्यतु सर्वत्र प्रथमं वदति उत्तमं किञ्चित् अनन्तरकाले वदति तत्र दोषः अस्ति किल यद्यत् प्रकृत्यां यद्यत् ईश्वरीयचैतन्यमस्ति यत्र यत्र भगवता निर्मितः मनुष्यः मनुष्यः इव एक सृष्टिः केन कर्तुं शक्यते वृथा वयं चिन्तयामः चेत् पर्याप्तं किल एककतिकोटिजनाः सन्ति सर्वे एकजातिमध्ये सन्ति मनुष्यजाति सत्यं जाति इति संस्कृते वदति एक ग्रूप् मनुष्यः इति एकजाति सत्यं मनुष्यः इति एक ग्रूप् किन्तु एकैकस्य अपि भेदः अस्ति अवगच्छति किं वदामि इति किन्तु सर्वेषां समानस्थानेव नासिका अत्रैव नेत्रम् अत्रैव नेत्रद्वयमस्ति ललाटः एतत् सर्वं पश्यामः चेत् एकमनुष्यस्य स्ट्रक्चर् इति वयं वक्तुं शक्नुमः किन्तु एकः मनुष्यः अन्यः इव नास्ति कथम् एतत् एषा सृष्टिः एतादृशम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयं सस्यं दृष्ट्वा मनुष्यं दृष्ट्वा यद्युत् भगवता सृष्टमस्ति तत्सर्वं दृष्ट्वा एतादृशचिन्तनं करोति चेत् किं भवति अहं कोऽपि नास्मि इति अवगमनं भवति कोऽपि सैन्टिस्ट् भवतु कोऽपि वैद्यः भवतु कोऽपि तन्त्रज्ञः भवतु सर्वे अवगच्छन्ति सामान्यतया वयं सामान्य अस्माकम् एजुकेशन् किम् अष्टम गुस्ति द्वयमेव सामान्य तदापि अस्मत् अहङ्कारः भवति किल अहम् एतत् पठितवान् अहं सि प्लस् प्लस् जानामि अहं तत् जानामि एतत् जानामि अहं जावा जानामि भवान् भगवतः विषये किमर्थं वदामि अस्माकम् अहङ्कारस्य दूरीकरणाय एव अस्मानम् आत्मनिन्दनं न एतत् कदापि आत्मनिन्दनं न भवति आत्मा आत्मनि अथवा अन्तरङ्गे अहम् इति एकः बोधः न आगच्छति अहङ्कारः आगच्छति तेन एकमेकं कारयति तत् भेदः अस्ति किल अहं अहं बोधः दुर्योधनस्य सर्वाणि चिन्तनानि पश्यतु अहङ्कारवर्धकमस्ति किन्तु अर्जुनस्य चिन्तनानि अग्रे पश्यन्तु अर्जुनः अपि एतत् सर्वं वदति अहं गच्छामि अहं सन्यासं स्वीकरोमि तत् करोमि एतत् करोमि यत्किमपि वदतु तस्य मनसि एक धारणा अस्ति का धारणा कृष्णः अस्ति पुरतः कृष्णः अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः कृष्णे समर्पितवान् सः कृष्णः अपि तावत्पर्यन्तं किमपि न वदति खलु द्वितीयाध्याये यदा सः उक्तवान् किं कृपया परया विष्ट अश्रुपूर्णा कुलेक्षण विषीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदन अनन्तरमेव भगवान् उवाच इति तावत्पर्यन्तं सः मौनं स्थितवान् अस्माकमपि अन्तरङ्गे विद्यमान ईश्वरः अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे अस्ति कारणं तदेव चैतन्यं वयं खलु जीवः अस्ति जीवः इति यद्वयं वदामः चैतन्यम् इति वयं यद् वदामः ऐश्वर्यम् इति यत्किमपि नाम ददातु तत् तत् किम् अस्ति अस्माकम् अन्तरङ्गे तस्य वाक्यं वयं न शृणुमः वयं कस्य वाक्यं शृणुमः अहङ्कारस्य ध्वनिं वयं शृणुमः अन्तरे बहु भेदः नास्ति तद् अवगन्तुं बहु कष्टमस्ति अहम् इति एकः बोधः अहं कारः यस्मिन् समये तत्र अहं बोधे इत्युक्ते ब्रह्मणि अथवा यद् आत्मचैतन्यमस्ति तस्मिन् यस्मिन् सन्दर्भे एक क्रिया आगच्छति करोति इति यदा आगच्छति तद् अहं बोधः अहङ्काररूपेण परिवर्तयति तद् अहङ्कारः पुनः वर्धते वयं सर्वदा तस्मिन्नेव सम्भाषणं कुर्मः अवगतं मम अहङ्कारस्य विषये एव अहं सर्वदा सम्भाषणं करोमि अहं तत् करोमि अहमेतत् तत् करोमि मया तत् कर्तुं शक्यते अहं तत् कृतवान् भूते भवतु भविष्यति भवतु वर्तमाने भवतु त्रिषु कालेषु अपि वयं कस्मिन् विषये वदामः मया कृतं खलु तत्र एव भगवान् वदति तत् भवान् कथं विषयान् पश्यति भवता किं करणीयम् एकं लघुकार्यं करोतु एकरक्तवर्णस्य उपनेत्रं स्वीकृत्य भवान् स्थापयतु किं भवति सर्वम् രക്തവർണ്ണേന സമ്പൂർണ്ണം പ്രപഞ്ചം ദൃശ്യത്തെ ഖലു താദൃശം ഭഗവാൻ ഇതി ഏക ഉപനേത്രം അസ്തി ഈശ്വര ഇതി ഏക ഉപനേത്രം അഥവാ അത് അവിടെ നമ്മളതി അഥവാ കിം കരണീയം ഈശാവാസ്യം ഇതി ഏകം ആച്ഛാദനം കരോത്തു സർവാണി വസ്തുനി യദ്യത് ഭവാൻ പശ്യതി മമ കാരണേന നാസ്തി ഇല യത്കിമപി സ്വീകരോത് ശബ്ദ इदानीम् अहमेव वदन्नस्मि इदानीं श्रुतवन्तः किल येशुदासः सम्यक् गायति स्म एकं गीतमेव अस्ति किल मलयाळभाषायां ചെമ്പൈക്ക് നാദം शब्दं कुडुत्तवन् तत् शङ्खं कुडुत्तवने शङ्खः इत्युक्ते तत्र कण्ठः इति अस्ति तद् एकस्मिन् दिने तस्य अन्तरङ्गतः शब्दः न आगच्छति किं करोति तदा तत् शब्दरूपेण भगवान् आगतवान् तत्र भगवान् इच्छति चेत् भगवान् इच्छ भगवान् इच्छति इत्युक्ते कः तदपि प्राब्लं भवति स्वयमेव विल् पवर् इति वदति किल मनुष्यस्य एका दृष्टि ईश्वर्यमस्ति विल् पवर् विल् पवर् इत्युक्ते किं वयं पश्यामः किल केचन जनाः किं किं कुर्वन्ति अस्माभिः स्वप्ने अपि चिन्तयितुं न शक्यते किल उपरि एतद् गत्वा कुर्दनं करोति किल अत्र अस्माकं किं तदस्ति भवनं बृहत् उन्नतं भवनमस्ति किल तस्य उपरि ष्टाद् जम्प् करोति खलु तादृशः कार्यक्रमः एव अस्ति किल अथवा एतद् विमानयानतः जम्प् करोति वयम् एतत् सर्वं द्रष्टुं कर्तुं न शक्नुमः इति चिन्तयामः सः सोऽपि मनुष्यः एव खलु कथं तत् सः करोति तस्य अन्तरङ्गे विद्यमान मया कर्तुं शक्यते इति एका एतदस्ति किल तदा अहङ्कारं करोति चेत् न कर्तुं न शक्नोति सः अहङ्कारं करोति चेत् प्राक्टीस् न करोति किल बहवः जनाः सन्ति तादृशम् ओ अहम् एतत् सर्वं कर्तुं शक्नोमि गत्वा करोति समाप्तमपि भवति तद् न पुनः पुनः पुनः पुनः कृत्वा कृत्वा एतत् अहं किम् उक्तवान् सामान्यकार्याणि एकं पुष्पं पश्यतु तत्र कथं भगवान् अस्ति इति पश्यतु आध्यात्मिकमेव ध्यानमेव तत् एकसस्यं पश्यतु चिन्तयतु यत् कथम् आगच्छति कथम् इदानीं पश्यतु एतस्य एतस्य कथं पर्णं स्थापितमस्ति खलु किमर्थम् एतादृशं सः करोति भवद्भिः कर्तुं शक्यते वा यत् यत्किमपि ईश्वरनिर्मितं यत्किमपि इत्युक्ते प्रथमतया अस्माकम् अवगमनार्थम् अन्यत्रापि अस्ति सर्वत्र ततोपि यत्र यत्र जीवः अस्ति താദൃശം അസ്മാകം അവഗമനാർത്ഥം അഹം വദാമി താദൃശം ചെയ്ത് ബഹുശീഘ്രം വയം അവഗന്തും ശക്നോ ഏക മൃഗം യത്കിമപി എക പശു പശ്യത്തു അഥവാ എക സസ്യം പശ്യത്തു ഏകം പുഷ്പം പശ്യത്തു അഥവാ അന്യത് യത്കിമപി അസ്മാകമേവ ശരീരം പശ്യത്തു അസ്മാകം ഏകൈക അവയവം പശ്യത്തു കഥം സഹ ഏതത് സർവം നിർമ്മിതവാനസ്തി അസ്തി കിയത് സുന്ദരം ഇല്ല परिवर्तनम् आगच्छति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किल कस्य कस्य दन्तस्य प्राब्लं सामान्यं सर्वेषाम् अस्ति एकदन्तः पुनः स्थापनीयः चेत् कीदृशप्रयत्नः करणीयः किल इदानीं किं वदति तस्य किम् इम्प्लाण्ट् कथम् इम्प्लाण्ट् करोति अनन्तरं किं किं भवति इति ईश्वरः एव जानाति इदानीं वदन्तः सन्ति ते ते एव वदन्तः सन्ति इम्प्लाण्ट् मध्ये यद् स्क्रू उपरि करोति किल तत् तत् ब्रैन् उपरि करोति चेत् तत्र स्पर्शः भवति प्राब्लं भवति तत् ब्रैन् न तत्रत्य बेयिन् कुत्रापि स्पर्शः भवति तद् अग्रे कष्टाय भवति उक्तवान् ते सम्यक् कुर्वन्ति बहु सम्यक् कुर्वन्ति किन्तु तद् यत् स्थापितं तत् कृत्रिमम् इति स्वयमेव अवगन्तुं शक्यते खलु अन्यान् सर्वान् वञ्चयितुं शक्यते किल कति दन्तान् अहं स्थापितवान् भवन्तः न जानन्ति किन्तु अहं तु जानामि किल अहं मध्ये मध्ये फील् करोमि किं किं तत्र स्थापितमस्ति एतदेव आध्यात्मिकम् इति अस्ति यत् किमपि कृत्रिमम् आनयतु जीवने एतद् अहं केवलम् इदानीम् अन्य उदाहरणेषु उक्तवान् स्वभावे एतत् इतोपि सुन्दरमस्ति स्वस्य स्वभावे स्वस्य व्यवहारे यत् ईश्वरीयम् इति यद् भवति तत्सर्वं स्वीकृत्य भवान् प्रयोगं कृत्वा पश्यतु अभ्यासं करोतु तादृश यदा अभ्यासं करोति भवान् सत्यमेव वदामि इति चिन्तयतु भवती कीदृशी शक्तिः भवति इति जानाति सामान्यं न मनुष्यः तद् अङ्गीकर्तुमेव न शक्नोमि स्वामी विवेकानन्दः वदति द्वादशवर्षाणि भवान् ब्रह्मचर्यं पालयतु केवलं ट्वेल्व् इयर्स् भवान् ब्रह्मचर्यस्य सः विवरणमपि करोति किं किं करणीयं ब्रह्मचर्यं सामान्यं ब्रह्मचर्यम् इत्युक्ते स्वस्य कामासक्ति महिलानां पृष्ठतः न गन्तव्यं पुरुषः चेत् महिला महिला चेत् पुरुषः तादृश इच्छा स्वस्य यौवने यौवने मीन्स् कौमारे अत्र ये ये कुर्वन्ति तस्मिन् समये न करणीयम् अत्र सर्वे कौमारे एव कुर्वन्ति किल यवनेन कौमारप्राय तस्य वयः यदा भवति तदा तत् नियन्त्रणं करोतु असामान्यशक्तिः आगच्छति अन्तरङ्गे तादृशधिषणाशक्तिः भवति तस्य किन्तु किमर्थम् अस्माकं बहवः छात्राः मेडिकल् कालेज् गच्छन्ति इञ्जिनियरिङ्ग् कालेज् गच्छन्ति दिनद्वयानन्तरं किमपि कृत्वा प्रत्यागच्छन्ति किल किं वदामि इदानीं भारते अपि अस्ति यथेष्टम् अत्र तु यथेष्टं धूमपानं धूमपानं मीन्स् किं वदामि तस्य ब्रौन् शुगर् वा यत् किमपि अत्र ते ब्रौन् शुगर् भारतीय ब्रौन् शुगर् इति वदति तादृश यत् भिन्नभिन्नवस्तूनाम् उपयोगं करोति समग्रं नाशयति सः किमर्थं तद् उपयोगं कृतवान् अत्रैव प्रश्नः वयं सर्वेपि तत्र पात्रं स्मः तस्य माता तस्य पिता सर्वेपि तत्र भागं स्वी तस्य विधि अन्ततो गत्वा सः एव अनुभवति अन्य वयम् अनुभो अनुभोक्तुं वयं तेन सह गच्छामः वयं न गच्छामः किन्तु तत्र तत्र एव अस्माकं धर्मपालनं वयं न कृतवन्तः तदेव अहम् उक्तवान् दुर्योधनः इति एकः दुःस्वभावयुक्तः किल तस्य सम्पूर्णदुःस्वभावस्य एका किं तत्र गीताध्याने वदति किं तस्य किं भीष्मद्रोणतटा जयद्रतजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थाम दुर्योधन दुर्योधना आवर्तिनी आवर्तिनी इत्युक्ते जानाति किल समुद्रे सर्वं भवति किल एवं तत्र गच्छति चेत् पुनः न दृश्यते एव तत्र एव गच्छति सः कदापि तेनपि इरागन्तुं न शक्यते शक्यते किन्तु तादृशप्रयत्नः अस्माभिः सर्वं चिन्तनीयमेव नास्ति तादृशदुर्योधनं कथं वर्धयति गान्धारी वर्धितवती खलु धृतराष्ट्रः वर्धितवान् धृतराष्ट्रस्य कः दोषः आसीत् धृतं राष्ट्रे किल अहं पूर्वं प्रथमवर्गे अहम् उक्तवान् आसन्दे महती इच्छा स्थाने महती इच्छा एतदेव पुत्रः दृष्ट्वा पठति भवान् किमपि पुस्तकं पाठयति तत्र कोऽपि विषयः नास्ति भवान् कथम् आचरति गृहे भवान् प्रातः उत्तिष्ठति वा सः पश्यति पश्यति इत्युक्ते एवम् आगत्य पश्यति इति अर्थः न तस्य अन्तरङ्गे तत् एकमेकं चलनं करोति एषः प्रातः उत्तिष्ठति वा दीपज्वालनं करोति वा अथवा दन्तधावनं करोति वा एतादृश बहूनि कार्याणि सः अध्ययनं करोति तस्य अन्तरङ्गे पिता माता ते किं किं कुर्वन्ति एतत् सर्वं तस्य अन्तरङ्गे भवति अनन्तरं किञ्चित् कालानन्तरं पश्यतु यदा पिता आचरति तदा एव सः अपि आचर कदाचित् भिन्नवातावरणे भवति तद् नास्ति इति अहं न वदामि भिन्नभिन्नवातावरणे भवति किन्तु कष्टकरं भवति तस्य जीवनम् दुर्योधनस्य निर्माणं न करणीयम् अस्माकं गृहे दुर्योधनस्य निर्माणं करोति चेत् किं यद्यद् अत्र अस्ति तत्र सर्वत्र सः सन्तोषं सन्तोषं न अनुभवति सर्वदा अन्यत्र यदस्ति तत्र सन्तोषम् अनुभवति वयं तादृशाः वा इति प्रथमं पश्यामः मम हस्ते इदानीं किम् अस्ति ईश्वरानुग्रहेण अहं किं प्राप्तवान् तत्र सन्तुष्टः वा इति स्वयं चिन्तनीयं तदेव प्रथमप्रश्नः स्वयं तदेव चिन्तनं करोतु तत्र सन्तुष्टः भवितुं पठतु महान् आनन्दः जीवने अन्यत् सर्वं गीतसम्पूर्णं बैहार्ट् पठित्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति अहं सम्पूर्ण सप्तशतं श्लोकमपि श्लोकान् अपि जानामि शृङ्गेरी शङ्कराचार्यस्य पुरतः गत्वा वदति चेत् ट्वेण्टि वन् तौसण्ड् रूप्यकं ददाति सः एवम् एकः कार्यक्रमः अस्ति तत्र उत्तमं बालकानां सर्वं प्रोत्साहनाय किन्तु तेन भवतां जीवने किमपि वैभवं एकं पदं पठतु गीतातः इदानीम् एतद् वयं पठामः അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം वयमपि तादृशाः एव खलु अस्माकमपि यत् अस्माकमस्ति तत्र सन्तृप्तिः नास्ति सर्वदा वयं कुत्र पश्यामः अन्येषां तत् तत् तत् किल गृहस्य पुरतः एकः किञ्चित् उत्तममेकगृहं निर्माणं करोति इति चिन्तयतु भवतः गृहे भवान् आनन्देन वासं कुर्वन् आसीत् एतावत्पर्यन्तं सन्तोषेण एव भवान् आसीत् सम्यक् एव अस्ति इति झटिति तद् गच्छति कथं गृहं सः निर्माणं कृतवान् दुःखं कः अनुभवति गृहमिति न वदामि भवतः सः एकः आसीत् सः भवतः अपेक्षया किञ्चित् उन्नतम् उद्योगं प्राप्तवान् भवतः कृते यावद् धनम् आवश्यकं भवान् एव तित्रदिनेभ्यः पूर्वं भवान् एव उक्तवान् एतत् पर्याप्तं मम जीवनं सुन्दरमेव अस्ति किन्तु मम मित्रमेक प्रमोशन् प्राप्तवान् सोढुं शक्नोति वा तस्य अधिकारः नास्ति भवान् वा तत्सर्वं निश्चयं करोति भवान् तस्य विषये किं जानाति तस्मिन् किं किम् अस्ति इति कः जानाति किल वयं सर्वविधविषयेषु वयं वदामः अहं किं वदामि इत्युक्ते तादृशं चिन्तयति चेत् तस्य कः किं नष्टमस्ति तस्य कुत्रापि नष्टं किमपि नास्ति नष्टं कस्य ममेव किल अहम् अनन्तरं सुस्थः न भवामि अहम् अस्वस्थः भवामि तस्मात् एकवारम् ईश्वरेण सृष्टं किं किम् अस्ति तद् दृष्ट्वा सन्तोषम् अनुभवतु तदा ईश्वरस्य उपरि अस्माकं विश्वासः आगच्छति ഇതാനുമപ്പി വയം വധാമഹ വയൻ സർവീശ്വര വിശ്വാസിന കുത്ര വിശ്വാസ ഇല്ല അസ്മാകം വിശ്വാസ കുത്ര ഇതി ഭഗവാനെ വചാന ഈശ്വര വിശ്വാസ ഇതി ആന്തരിക വിഷയ സ യഥാ ഭവത പരീക്ഷണം ആഗതി തഥാവ ഭവാൻ അവഗന്തു ശക്നോതി ഈശ്വരോപരി വിശ്വാസ അസ്തി വ നവ ഈശ്വരേണ എതത് ദത്തം ചേത് സഹന ന ജാനാതി വ എതസ്യ പരിപാലനാർത്ഥം मुसल्मान् जनानाम् एका उक्तिः अस्ति सम्यक् वा न वा तथापि तेषां कृते तदुत्तमं भगवान् केवलं मुखम् एव न ददाति इत्युक्ते खादितुं मुखमेव न ददाति किं ददाति हस्तद्वयमपि दत्तवान् सः तस्य कः अर्थः तेन परिश्रमं करोति चेत् भवान् सुखेन जीवनं कर्तुं शक्नोति अन्यत् सर्वं भूमिमध्ये अस्ति एव परिश्रमं करोतु भवान् तावत् एकं पर्याप्तं तस्मात् अस्माकम् अन्तरङ्गे ഈശ്വരീയ विचारः कथम् आगच्छति प्रथमं स्वस्मिन् विश्वासः आवश्यकः तदेव वदति वयमेतत् सर्वं श्रुत्वा अन्यत् किमपि चिन्तितवन्तः मम उपरि विश्वासः आवश्यकः इति श्रुतवन्तः मम अहङ्कारस्य उपरि एव मम विश्वासः अहं सर्वं शक्नोमि इति वद तत् न स्वस्मिन् विश्वासः इत्युक्ते कः अर्थः स्वस्य अन्तरङ्गे विद्यमान भगवान् अस्ति किल ईश्वरः अस्ति किल स्वस्य जीवने तम् आनयतु स्वस्य कष्टं कुत्र अस्ति तत्र तेन सह सम्भाषणं करोतु सुखं कुत्र अस्ति तेन सह सम्भाषणं करोतु किमर्थम् अन्येषाम् अपेक्षां करोतु अन्ये सर्वेपि गच्छन्ति खलु पत्नी भवतु पुत्रः भवतु इदानीं वयं चिन्तयामः उह् मम पत्नी मां पश्यति पत्नी अपि तदेव चिन्तयन्ती अस्ति किम् एषः मां पश्यति खलु अधो पुत्रः पश्यति इदानीम् अमेरिकागमनस्य एकलाभः अस्ति तत् केपि न चिन्तयन्ति इति मन्ये मम पुत्रः पश्यति इति कोऽपि चिन्तयति वा भारते चेत् तदपि अस्ति तेषां किन्तु तत्र पश्यन्ति अपि तद्भिः भिन्नविषयः किन्तु किमर्थं वदामि स्वस्य उपरि विश्वासम् आनयतु स्वस्य अन्तरङ्गे विद्यमान ईश्वरेण सह सम्भाषणं करोतु स्वस्य अन्तरङ्गे विद्यमानचैतन्यं यदस्ति तद् एकवारं वा तस्य साक्षात्कारं करोतु अहं सर्वं कर् करोमि किल अहं गत्वा निद्रां करोमि कः माम् उत्थापयति प्रातःकाले खलु अहं प्रातः स्वयमेव मम बोधः एव नासीत् खलु यदा अहं निद्रां करोमि तस्मिन् सन्दर्भे मम बोधः एव नास्ति अहं न जानामि यद् शरीरम् अस्ति वा नास्ति वा मम उद्योगः तत्रैव अस्ति वा श्वः उत्थानसमये एतत् सर्वम् एतत् सर्वम् एवमेव कोऽपि पालयति खलु न नैयायिकाः वदन्ति बहु सम्यक् अथवा वैशेषिकाः अपि वदन्ति इदानीं दूरवाणी अस्ति एकं दूरवाणी पृष्ठतः एकं कारणमस्ति किल कारणम् इत्युक्ते कर्ता एकः भवति किल एतस्य निर्माणं कृतवान् एतादृशसामान्य यत्किमपि वस्तु भवान् पश्यतु तस्य पृष्ठतः एकः कर्ता अस्ति चेत् एतावद् अद्भुतकरं भवतः शरीरम् एतस्य पृष्ठतः कोऽपि नास्ति वा यदा चार्वाकाः वदन्ति चत्वारि वस्तूनि स्वीकृत्य यदा चर्वणं करोति जानाति किल तद् चार्वाकसिद्धान्तः एवमेव अस्ति किमस्ति पूगीफलं अनन्तरं सुधा सुधा इत्युक्ते केल्सि चूर्णं तद् अनन्तरं किं नागवल्ली नागवल्लीदलम् एतत् चत्वारि वस्तूनि भवान् मुखे स्थापयित्वा चर्वणं करोति चेत् किम् आगच्छति रक्तवर्णः एवमेव प्रपञ्चम् अभवत् किमपि कारणं नास्ति इति कियत् सामान्यचिन्तनमस्ति तत् किल एक कियत् सुन्दररीत्या अस्माकं शास्त्रेषु एतत् उक्तमस्ति जानाति वा क्रमशः वदति प्रथमं चार्वाकस्य सिद्धान्तं वदति चार्वाकसिद्धान्तं कः लिखितवान् अद्भुतकरमस्ति बृहस्पतिः लिखितवान् देवगुरु चार्वाकमहर्षि अनन्तरम् एतत् कृतवान् किन्तु बृहस्पति चार्वाकसिद्धान्तस्य उपज्ञाता इति एकं चिन्तनमस्ति सः किमर्थं लिखितवान् असुराणां वञ्चनार्थं लिखितवान् एते मूर्खाः एतत् सर्वं पठित्वा अत्रैव एतेषां कदापि एतत् न भवतु इति विचिन्त्य लिखित्वा दत्तवान् वयमपि एवमेव किल बहवः एतादृशकार्याणि दृष्ट्वा तत्रैव भवामः सम्यक् वदति अत्यन्तसरलरीत्या वदति एतत् किं वदति तेषां तेषाम् एकमेव प्रमाणमस्ति प्रत्यक्षं यद् पश्यति तदेव विश्वासं करोति पश्यति मीन्स् अनुभवति केनापि इन्द्रियसन्निकर्षज्ञानं प्रत्यक्षम् इति तत्र व्याख्यानमस्ति इन्द्रियद्वारा यद् अवगच्छति तदेव अस्ति अन्यत् किमपि नास्ति लोके इत्येव ते चिन्तयन्ति तदा ततोपि चार्वाकानन्तरं ये आगतवन्तः ते किम् उक्तवन्तः इत्युक्ते केवलं यत् पश्यति तद् न कानिचन कार्याणि वयं चिन्तयितुमपि शक् ऊह ऊहः किल ऊहः इत्युक्ते अनुमानम् अनुमानं कर्तुं शक्यते कानिचन कार्याणि किल किम् एतस्य कः निर्मितवान् भवान् जानाति वा अहं न जानामि अहं न दृष्टवान् न दृष्टवान् मम कर्णैः अहं न श्रुतवान् किमपि नास्ति किन्तु अहम् ऊहं कर्तुं शक्नोमि एतादृश एकवस्तु लोके भवति चेत् तद् केनापि निर्मितम् एतस्य पृष्ठतः एकः कार् कर्ता अस्ति किल तत् तस्य समर्थनं कृतवन्तः ते तावदेव केवलं द्वयमेव ते अङ्गीकुर्वन्ति किं दृष्टम् अथवा दृष्टम् इत्युक्ते इन्द्रियैः ज्ञातं तत् प्रत्यक्षम् इति वदति अनन्तरम् अनुमानं ततोपि अग्रे ते न अङ्गीकुर्वन्ति एतद्वयमेव तेषां कृते अस्ति लोकं तादृशमेव अस्ति लोके सर्वम् इति उक्तवन्तः तत्रापि ईश्वरं वयं कर्तुं न शक्नुमः तदा अग्रिमजनाः एकमपि स्थापयेत् एव एवमेव इदानीं सम्पूर्णप्रमाणविषये वक्तुं समयः न एवम् एकम् एकं शाब्दम् अनन्तरम् अनुमितिः एतादृशभिन्नभिन्नप्रमाणाः तद् तादृशमेव ज्ञानं प्राप्नुवन्ति एतस्य पृष्ठतः कारणं किम् तदा लोके एतादृशमस्ति किल अनुमानस्य सर्वं बहु सम्यक् ते पाठनं कुर्वन्ति अतिसन्तोषरूपेण भवति दूरप्रदेशे धूमः पश्यति भवान् किं वदति तत्र अग्निः अस्ति कथं भवान् वदति पूर्वानुभवः अस्ति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः किल तद् अस्माकम् अनुभवः अस्ति पूर्वानुभवः अस्ति अथवा अहं न दृष्टवान् इति चिन्तयतु एकः शिशुः अस्ति सा न जानाति खलु सा न दृष्टवती किन्तु पिता वदति अथवा माता वदति तस्य अपेक्षया यस्य उत्तमज्ञानमस्ति यः अत्र जीवनं कृतवान् अस्ति सः सूचयति यत्र धूमः तत्र धूमः अस्ति तत्र अग्निः अस्ति एव परीक्षणम् अवश्यं चेत् अग्रे सः करोति गत्वा पश्यति किल अथवा अग्निमध्ये हस्तं स्थापयति चेत् उष्णं भवति इति वदामः कश्चन बालकः वदति न शृणोति गत्वा स्थापयित्वा पश्यतु अवगतवान् इदानीं तस्य विश्वासः अभवत् कुत्र विश्वासः पितृवाक्ये तदेव ऋषीणां वाक्यम् अस्माकं सर्वेषां पूर्विकाः तेषां वाक्यं तदेव आर्षप्रमाणम् इति वदति आर्ष तदेव किं वाक् तदपि प्रमाणं भवति एवं भिन्नभिन्नरीत्या वयं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः अस्माकं जीवनविषये यदा वयम् अन्वेषणं कुर्मः मयि यदा ईश्वरस्य अन्वेषणम् अहं करोमि तदेव गीतायां सर्वं वदति अन्यत् किमपि युद्धविषये न चिन्तयतु एतत् सर्वमपि अस्माकम् अन्तरङ्गे चलति यदा कदापि अस्माकम् अन्तरङ्गे यदा भयं भवति यदा अन्यत् किमपि सर्वत्र संशयः भवति अथवा भ्रमः भवति भवान् बहिः तस्य कारणस्य अन्वेषणं न करोतु कदापि बहिः कारणस्य अन्वेषणं करोति भवता द्रष्टुं न शक्यते भवान् प्रतिबिम्बं कदाचित् द्रष्टुं शक्नोति किल दर्पणं यदा भवान् पश्यति साक्षात् भवतः स्वरूपं भवान् पश्यति वा विपरीतं पश्यति भवान् खलु रैट् यदि अस्ति तद् लेफ्ट् पश्यति लेफ्ट् अस्ति रैट् पश्यति भवतः स्वरूपं न भवतः प्रतिच्छाया अस्ति प्रतिच्छायां दृष्ट्वा भवान् इति न चिन्तयतु भवान् अन्तः अस्ति भवतः तद् भवान् स्वयमेव भवन्तं पश्यतु तदा दुर्योधनसदृश भयं न दुर्योधनम् अस्माकं पुरतः सः आनीय प्रदर्शयति दुर्योधनसदृश एकः पश्यतु एतस्य कः दोषः इदानीमेषः एषः कस्यां स्थित्याम् अस्ति ता सा स्थितिः कथं तस्मिन् आगतं स्वस्य जीवने अस्माभिः एतादृश अध्ययनं करणीयं तैः उपनिषद् भवतु गीता भवतु वेदः भवतु पुराणं भवतु पुराणे चेत् इतोपि सुन्दरकथाः वदन्ति पुराणेपि एतत् सर्वमस्ति यद्यद् वेदे तत्त्वरूपेण वदति यद्यद् उपनिषति तत्त्वरूपेण वदति तद् अथवा गीतायां यदस्ति तत्र लिखितवान् किल सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं वद प्रतिवाक्ये प्रतिपदे वयं चिन्तयामः चेत् एतादृश अर्थं वयं द्रष्टुं शक्नुमः स्वस्य अन्तरङ्गे एव अस्माकं जीवनस्य कृते उपयोगाय एतत् अद्य अस्माभिः किं करणीयम् अस्माकं होम्वर्क् तदस्ति न्यूनातिन्यूनम् एकं वा जीवने यत्किमपि एकं दृष्ट्वा यदा कदापि भवन्तः किञ्चित् अवलोकनं करोतु जीवने एतत् सर्वं कदापि करणीयं खलु यथा कियत्कालतः एवं धावनं कुर्वन्तः भवामः किल धावनं कृत्वा कृत्वा कृत्वा अमेरिकापर्यन्तं धावितवन्तः इतोपि कुत्र गच्छामः अन्यस्थानमेव नास्ति किल तस्मात् यदा कदापि समयः मिलति किञ्चित् गृहे चेत् सर्वं कीलयित्वा अथवा रात्रि करोति कोऽपि शल्यं न करोति यदा कदापि अन्यत् किमपि एकवारं मनसि विचारयत् एतत् कथम् ईशावास्यम् इदं सर्वम् इति वदति दुर्योधनस्य अन्तरङ्गे भ्रमः आगतः किमर्थं तस्य भ्रमः आगतः कथं तस्य भ्रमः एतादृशभयम् अहम् अनुभवामि वा मम भयमस्ति वा कस्मिन्नपि मम धनविषये मम पुत्रविषये ममैव विषये मम रोगविषये यत्किमपि भवितुं शक्नोति बहूनि उदाहरणानि अस्ति किल तदेव कुन्तीदेवी प्रार्थनां कृतवती किं दुःखं ददातु भगवान् किमर्थं दुःखं तदा दुःखं यदा आगच्छति तदा एव भवान् चिन्तयति तावत्पर्यन्तं सर्वं भवान् वदति अनन्तरं तत्र शयनं करोति किल भीष्मः यदा कृतवान् तत्र शरशय्या अस्माकं न भवति अन्यशय्या भवति डल्लप् शय्या एव यदा शयनं करोति तदा एतत् सर्वं चिन्तयति ओह् एतावत् उत्तममनुष्यजन्म प्राप्य किं कृतवान् एकवारमपि एतादृशं न चिन्तितं पुनः समयः नास्ति गच्छति पुनः आगमनं कदा कः जानाति सः इदानीम् अस्माकं हस्ते समयः अस्ति वयं जानीमः एकैकस्य पञ्चाशत् षष्टिः सर्वं वयः जातः किल नास्ति चेत् न्यूनं करोतु <laughs> चत्वारिंशत् अथवा पञ्चाशत् सर्वं समीपे अस्ति जीवनस्य अर्थं समाप्तम् इदानीं वा चिन्तनीयं खलु मम कृते किम् अहं मम कृते किं चिन्तितवान् अद्यपर्यन्तम् बेङ्क् बेलेन्स् न एतत् सर्वं ज्ञानपान हरिनामकीर्तनं मध्ये सर्वं बहु सरलतया वदति किल यदा मरणं प्राप्य भवान् गच्छति पत्नी अपि न आगच्छति पुत्रः अपि न आगच्छति कोऽपि भवता सह न आगच्छति केवलं भवान् एव गच्छति शरीरमपि न आगच्छति एतत् शरीरं कियत्पर्यन्तम् आगच्छति श्मशानपर्यन्तं किल अनन्तरं तदपि न भवति तद् पञ्चभूतं प्रति गच्छति पञ्चत्वं गता सर्वं समाप्तम् अनन्तरं कः अस्ति भवता सः केवलं भवान् यद् अहम् इति भवान् वदति आत्मा इति वदति चैतन्यम् इति वदति ईश्वरः इति वदति यदस्ति तदेव अस्ति भवता सः कालः बहु दूरे न किल तदेव यक्षप्रश्ने वदति लोके अत्यन्तम् अद्भुतं किमस्ति इति पृष्टवान् यक्षः धर्मपुत्रस्य समीपम् सर्वे उक्तवन्तः केपि सः समाधानं न भवत् अन्ततो गत्वा धर्मपुत्रः किम् उक्तवान् स्वस्य नेत्रयोः पुरतः कति जनाः मरणं प्राप्नुवन्ति कियत् चिन्तयतु तदा एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः वयं कति जनानां फ्यूनरल् कृते गच्छामः तदापि कदापि चिन्तयामः वा श्वः अहमपि एतादृशं भवामि कदाचित् भारते वदति श्मशानवैराग्यम् इति यदा श्मशानं गच्छति तावत्पर्यन्तं श्मशाने भवति ओ अहमपि एतत् सर्वं भवामि स्म द्योतनं पत्नीपुत्रः सर्वं चेत् अधिकं ते सर्वे अयो गतवान् मम जीवः एव आसीत् सर्वमपि वदति ततः बहिः पादं स्थापयति सीरियल् मध्ये किम् आसीत् इति चर्चां करोति कति सत्यं वदामि कति गृहेषु अहं दृष्टवान् एतादृशचित्रम् किञ्चिदपि एक्साजरेशन् नास्ति तत्र सामान्यतया पश्य पतिः मृतवान् अथवा पत्नी मृतवती कोऽपि भवतु तस्मिन् विषये अनन्तरं न चिन्तयति स्वाभाविकं तदेव सत्यं तस्मात् वदति गीतां पठति इत्युक्ते कृपया अस्माभिः एतस्य सप्ताहस्य होम्वर्क् तद् भवतु वयं सर्वे स्वयं किमपि स्वीकृत्य किञ्चित् वा चिन्तयामः किञ्चित् किञ्चित् अग्रे गच्छामः तस्य जीवने मम जीवने अहं किं कुर्वन् अस्मि किञ्चित् कीदृशप्रयत्नः अस्ति एकवारम् आरम्भं करोतु कियोन् आनन्दः इति अवगच्छति सत्यं वदामि लघुज्ञानं पर्याप्तम् अधिकं किमपि न प्राप्तव्यं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पम् अत्यन्तं स्वल्पम् अवगच्छति एककोणः अवगच्छति चेत् अस्माकं तादृशानन्दम् एतत् सर्वं किमिति अवगच्छति तस्मिन् क्षणे तस्मिन् क्षणे वयम् एतस्य सर्वस्य उपरि आच्छादनं स्थापयामः सर्वं न आवश्यकम् एतत् सर्वं किं वयं प्रयत्नं कुर्मः प्रवृत्तिं कुर्मः न इति न तत्र विद्यमान आग्रहः तेन त्यक्तेन भुञ्जीत इति किम् इति तदानीम् अवगन्तुं शक्यते तादृशं कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः एतत् श्लोकपठनम् इत्युक्ते तदपि आवश्यकं श्लोकमपि पठतु संस्कृतमपि अवगच्छतु नो चेत् संस्कृतं केवलम् एकभाषारूपेण तिष्ठति संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं तदेव यदा वयं संस्कृतं जानीमः वयं गीतां स्वीकृत्य पठामः तस्य भावार्थः अस्ति किल तद् अन्तरङ्गे आगच्छति उपनिषद् यदा स्वीकृत्य पठामः तस्य किं वदति ऋषिः तत्र तद् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तस्मात् कृपया वयं किञ्चित् तादृशप्रयत्नं कुर्मः यत्किमपि एकपुष्पं स्वीकृत्य अथवा स्वस्य शरीरं स्वीकृत्य अथवा यत्किमपि प्रपञ्चे विद्यमानं स्वीकृत्य अथवा चन्द्रं स्वीकृत्य अथवा किल चन्द्रमण्डलं कियत् सुन्दरमस्ति किल तत्र यदा नीलां स्ट्राङ्ग् गत्वा उक्तवान् तद् न इतः पश्यति भवान् एकचन्द्रं पश्यति खलु एकशिशुः तस्य मुखे कीदृशः आनन्दः कीदृशसन्तोषः भगवतः हाँ। सृष्टि एकैकं पश्यतु तादृशं किञ्चित् एकपक्षिणं पश्यतु अथवा एकं किमपि एकः किं मृगः मृगः इत्युक्ते डियर् हाँ। तस्य मुखं पश्यतु तस्य नेत्रं हाँ। तस्य शृङ्गः कः एवं निर्माणं कृतवान् कालिदासः सर्वम् अतिसुन्दरं वर्णनं करोति स्नेहः इत्युक्ते किम् इति शृङ्गः दृष्टः किल यः तत्र पुरुषः अस्ति तस्य शृङ्गः कीदृशः भवति सः महिला इत्युक्ते स्त्री अस्ति तस्य कर्ण कर्णस्य अत्र अस्माकं कर्णः कथं भवति एवम् आनयामः चेत् वयं कर्णनिमीलनं कुर्मः किल कोऽपि विश्वासः एव न भवति अस्माकं किन्तु स्नेहः इत्युक्ते किम् इति कालिदासः वदति पुरुषः यः मृगः अस्ति मृगी या अस्ति महिला या अस्ति तस्याः कर्णे अत्र कण्डूयनमस्ति तत्पुरुषः एवमेव कण्टूयनं कृत्वा ददाति इति तदा किमपि विना शान्ततया सा शयनं करोति एषः एव स्नेहः इत्युक्ते कथम् एकैककार्यं बोधयति इति पश्यतु तादृशं सुन्दरं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तदर्थं किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः इति उक्त्वा समापयामः अद्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्तिः शुभरात्रिः